You're with SBS Radio. WWC ຄືການແຂ່ງຂັນເຕະບານຊິງຖ້ວຍເຕະບານໂລກເພດຍິງ ເປັນເກມກິລາອັນໜຶ່ງທີ່ໂດ່ງດັງລະດັບເອກຂອງໂລກນີ້ອັນໜຶ່ງ ບັດນີ້ທີມຊາດຂອງປະເທດຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນມຸ່ງໜ້ າເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນນັ້ນ ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນະຄອນ Paris ນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດຝຣັ່ງເສດ ໂດຍມີຄວາມໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈກັບຄວາມສຳເລັດຂອງຕົນທີ່ເປັນມາໃນອະດີດ ທີມຊາດເຕະບານເພດຍິງຂອງປະເ ທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຢືນຢູ່ໃນລະດັບທີ 16 ຂອງໂລກນີ້ ນອກນີ້ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກໍມີຈຸດເປົ້າໝາຍອັນມີຄວາມທະເຍີທະຍານຫຼາຍ ທີ່ຈະໄດ້ຄອງຖ້ວຍຊະນະເລີດເຕະບານ World Cup ເພດຍິງ ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2050

ນັ້ນແມ່ນສຽງກ່ຽວກັບທີມຊາດເຕະບານສະຫະລັດອາເມລິກາຊະນະເລີດ World Cup ເພດຍິງ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັນໃນຮອບຟາຍນອລລະຫວ່າງທີມຊາດເຕະບານເພດຍິງຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສາທາລະນະ ລັດປະຊາຊົນຈີນ ໃນຄາວປີ 1999 ແມ່ນວ່າເປັນເຫດການຂອງປະຫວັດການຟຸດບອລເພດຍິງຂອງໂລກນີ້ ຍ້ອນທີ່ວ່າການແຂ່ງຂັນນັ້ນມີຜູ້ເຂົ້າຊົມເບິ່ງຢ່າງມາກມາຍເປັນປະຫວັດສາດ ຄົນ 90,000 ຄົນຊົມເບິ່ງການຕໍ່ສູ້ ກັນລະຫວ່າງທີມຊາດທັງສອງນັ້ນ ທີ່ສະຫະລັດອາເມລິກາຊະນະເລີດໄປຢ່າງສິ້ນເຊີງ ເຕະເຂົ້າແລ້ວ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນທີ່ Pasadena ວ່າຊັ້ນ ໄຊຊະນະນັ້ນກໍເປັນຄັ້ງທີສອງສຳລັບທີມຊາດເພດຍິງຂອ ງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຊາວປີພາຍຫຼັງຈາກນັ້ນ ໃນເມື່ອທີ່ທີມຊາດສະຫະລັດອາເມລິກາເຕະບານໄດ້ດີໃນລະດັບສູງຂອງວົງການເຕະບານເພດຍິງຂອງໂລກນີ້ ແມ່ນວ່າທີມຊາດຂອງປະເທດສາທາລະນ ະລັດປະຊາຊົນຈີນມີຄວາມເຈັບແສບຈາກການປະລາໄຊນັ້ນຢູ່ ຍານາງ ມູນຊູ ເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແຕ່ຍົກຍ້າຍມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເມື່ອເຕັມກະສຽນແລ້ວ ບັດ ນີ້ຍານາງມີລູກ 3 ຄົນ ທີ່ຄົນໜຶ່ງມີຊື່ວ່າ Jenny ທີ່ເຕະບານຢູ່ທີ່ Hurstville Aquatic Centre ໃນພາກໃຕ້ຂອງຊິດນີ ລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ນາງ Jenny ມີອາຍຸ 8 ປີ ແລະ ເປັນເດັກຄົນໜຶ່ງຈາກເດັກຊາຍມາກມາຍທີ່ໄປເຕະບານໃນວັນທ້າ ຍສັບປະດາ ແມ່ຂອງນາງມອງເບິ່ງນາງຢູ່

ຍ້ອນທີ່ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ມີຊັ້ນສັງຄົມປານກາງທະວີຫຼາຍຂຶ້ນ ມັນເຮັດໃຫ້ເດັກຊາຍນັບເປັນຫຼາຍໆລ້ານຄົນຢຶດຖືເຖິງການເຕະບານໄດ້ ທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີໂອກາດຈະເຕະໄດ້ ຍານາງມູ ນ ເວົ້າວ່າ depends in the parents as well depends on which direction the parents want them to go so I think the

ກິລາຄວນເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຮຽນເກິ່ງກັນ ແລະ ມັນກໍເປັນສິ່ງທີ່ພັດທະນາຮ່າງກາຍ ແລະ ປະສາດທີ່ຕ້ອງສະໝ່ຳສະເໝີກັນ ທ່ານແມັດທິວ ລີ ເລີ່ມເອົາລູກສາວຂອງຕົນ ນາງແອນເຈລາ

ເຮັດໃຫ້ລູກສາວຂອງຕົນປ່ຽນຈາກການຕີບາສເກັດບອລໄປເຕະບານ ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມັນບໍ່ມີຫຼາຍຄົນດັ່ງນາງແອນເຈລາ ແລະ ເຈນນີນັ້ນ ທັງແອນເຈລາ ແລະ ເຈນນີ ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າສ ະໜັບສະໜູນທີມຊາດຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ອົດສະຕຣາເລຍ ໃນ World Cup ເພດຍິງ ແຕ່ພວກຕົນຈະຕົກຢູ່ໃນສະພາບກະເດີ່ງກະດ່າງ ຖ້າຫາກວ່າທີມຊາດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ສາທາລະນະລັດປ ະຊາຊົນຈີນຕໍ່ສູ້ກັນ ເມື່ອທີ່ຍານາງແຊມ ເຄີ ຂາດີຂາດັງຂາເດັ່ນຂອງທີມຊາດອົດສະເຕຣເລຍກ້ອງດັງຢູ່ໃນໂລກນີ້ ແມ່ນວ່າປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຈະຍົກຍໍ ນາງວັງ ຊວນ ນັກເຕະຂອງປະເທ ດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ທີ່ໄປຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງເສດໃນປີ 2018 ທີ່ລົງສະໜາມເຕະບານແຂ່ງຂັນກັນເຖິງ 18 ຄັ້ງ ໃນການແຂ່ງຂັນເຕະບານຂັ້ນສູງໃນຢູໂຣບ ວັງ ຊວນ ມີອາຍຸພຽງແຕ່ 24 ປີ ແລະ ເຕະໃຫ້ທີມຊາດສາທາລະ ນະລັດປະຊາຊົນຈີນມາແລ້ວ 94 ຄັ້ງ ແລະ ອາດຈະໄດ້ເຕະອີກເປັນຄັ້ງທີ 100 ຖ້າຫາກວ່າທີມຊາດຂອງປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ກ້າວຂຶ້ນຮອບ Quarter Final ຂອງ World Cup ເພດຍິງທີ່ນະຄອນຫຼວງ Paris ສຳເລັດ ທີມຊາດເພດຍິງຂອງ ປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຈຳຕ້ອງເອົາຊະນະທີມຊາດ ເຢຍລະມັນ ສະເປນ ແລະ ເຊົາອາຟຣິກາ ໃນສາຍຂອງຕົນຄືສາຍ B ເສຍກ່ອນ ສາຍ B ນັ້ນປະກອບດ້ວຍທີມຊາດຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ສ ະເປນ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ປະເທດເຊົາອາຟຣິກາ ອັນວ່າທີມຊາດເພດຍິງຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍນັ້ນຢູ່ໃນສາຍ C ອັນປະກອບດ້ວຍປະເທດອອສເຕຣເລຍ ອີຕາລີ ບຣາຊິລ ແລະ ເຈເມກ າ ການແຂ່ງຂັນໃນລະດັບຂັ້ນໂລກນີ້ແມ່ນວ່າ